ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ຈີນໄດ້ມີບາດກ້າວທີ່ລັງເລນ້ອຍໆກ້າວໜຶ່ງ ເພື່ອຍຸຕິການຢຸດສະງັກທາງການທູດຂອງຕົນຕໍ່ອົດສະເຕຣເລຍ ປະທານາທິບໍດີຈີນໄດ້ຍື່ນມືອອກ ໄປສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາບານີຊີ ມື້ວານນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນຜູ້ຮອງຂອງປະເທດທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ມັນກໍເປັນສັນຍານເລັກນ້ອຍວ່າການພົວພັນສາມາດປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນພາຍໃຕ້ລັ ດຖະບານໃໝ່ ແຕ່ການປາກົດໂຕທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຂອງປັກກິ່ງໃນເຂດປາຊີຟິກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັນຍາຄວາມປອດໄພທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນກັບ Solomon Islands ສາມາດບົດບັງການສ້າງຄວາມສຳພັນຕ່າງໆໄດ້ Honiara ກຳລັງຕຽມ ພ້ອມສຳລັບຄະນະຜູ້ແທນລະດັບສູງຈາກຈີນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ The Solomon Islands ເອີ້ນການຢ້ຽມຢາມທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ວ່າເປັນເຫດການທີ່ສຳຄັນ ໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງ ລັດຖະບານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາຍົກລັດຖ ະມົນຕີ ໂຊກາວາເຣ ຄອຍຖ້າການພົວພັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃນຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ສຳຄັນ ໃນເວລາທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ ລັດຖະມົນຕີກ ານຕ່າງປະເທດ Wang Yi ແລະ ບັນດານັກການທູດຈີນອີກຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ Papua New Guinea ແລະ ອີກ 6 ປະເທດໃນພູມິພາກນັ້ນ ນັບແຕ່ວັນພະຫັດຈົນຮອດວັນເສົາຂອງສັບປະດາໜ້າ ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເສີມຂະ ຫຍາຍການປາກົດໂຕຂອງຈີນໃນພູມິພາກ ສາດສະດາຈານ John Blaxland ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ເລື່ອງມັນບໍ່ຈົບແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ອົດສະເຕຣເລຍຍັງມີທາງເລືອກອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະສື ບຕໍ່ພົວພັນກັບເພື່ອນບ້ານໃນເຂດປາຊີຟິກ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ການຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຍັງຮ່ວມມືກັບຈີນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແນ່ນອນວ່າການແຂ່ງຂັນນັ້ນຍັງຄົງມີຢູ່ ແຕ່ການແຂ່ງຂັນບໍ່ແມ່ນສິ່ ງທີ່ບໍ່ດີ ການແຂ່ງຂັນສາມາດສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນທາງບວກໄດ້ ແລະ ມີໂອກາດຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ ເພັນນີ ວອງ ໄດ້ກ່າວເຊັ່ນກັນ ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ສຳລັບການປ ະເມີນຄືນໃໝ່ຂອງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ປາຊີຟິກ ດັ່ງນັ້ນ ເກມນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນຕອນນີ້ Canberra ຈະເຝົ້າລະວັງຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຂອງປັກກິ່ງ ຢ່າງທີ່ລັດຖະ ມົນຕີການຕ່າງປະເທດຄົນໃໝ່ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ວອງ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມໝັ້ນສັນຍາຂອງອົດສະເຕຣເລຍຕໍ່ເພື່ອນບ້ານໃນປາຊີຟິກຂອງຕົນ We want to help build a stronger Pacific family. ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະຊ່ອຍສ້າງຄອບຄົວປາຊີຟິກທີ່ເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍເຫດນີ້ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ແຕ່ເຮົາກໍຈະເຮັດໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນຄືກັນ ເຮົາຈະຟັງ ພວກເຮົາສົນໃຈກັບສິ່ງທີ່ປາຊີຟິກເວົ້າ ລັດຖະບ ານອົດສະເຕຣເລຍຮູ້ວ່າບໍ່ມີຫຍັງຈະສຳຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງປາຊີຟິກຫຼາຍໄປກວ່າການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ພວກເຮົາໄດ້ຍິນປາຊີຟິກເວົ້າຢ່າງໃດ ແລະ ພວກເຮົາກໍຈະໃ ຫ້ປະຕິບັດ ໃນຄືນວັນຈັນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ໄດ້ສະເໜີສິ່ງທີ່ຄ້າຍກັບວ່າຄວາມເປັນມິດ ທ່ານ ຫວັງເວິນປິງ ໄດ້ກ່າວເຖິງລັດຖະບານພັກແຮງງານ ຊຶ່ງນຳພາໂດຍທ່ານ ວິດລຳ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມສຳພັ ນທາງການທູດທີ່ສຳຄັນກັບຈີນຂຶ້ນ ໃນປີ 1971 ຈີນພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານໃໝ່ຂອງອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອຍຶດໝັ້ນໃນອະດີດ ເບິ່ງອະນາຄົດ ຍົກສູງຫຼັກການເຄົາລົບຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງ ກັນແລະກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ການປູທາງສຳລັບການຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ອີງຕາມສາດສະດາຈານ Blaxland It's a bit of a opening of the freezer door, if you like ມັນເປັນການເປີດປະຕູຕູ້ເຢັນແລ້ວໜ້ອຍໜຶ່ງ ມັນມີໂອກາດທີ່ອອສເຕຣເລຍຈະສຳຫຼວດໃນຮອບຂອບເຂດ ຊຶ່ງເປັນວິທີທີ່ຈະພັດທະນາຄວາມສຳພັນກັບຈີນໃ ຫ້ດີຂຶ້ນ ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າໃນອະນາຄົດຈະເຫັນຂັ້ນຕອນການເສີມສ້າງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນພໍປະມານ ທີ່ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳພັນບາງຢ່າງ ການສ້າງຄວາມສຳພັນເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງດີຈາກຊຸມຊົນ ຊາວຈີນໃນອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Simon Chan ຈາກກອງປະຊຸມຂອງອອສເຕຣເລຍຈີນ ກ່າວວ່າ ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ It's not gonna happen overnight ມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາຂ້າມຄືນ ແຕ່ພວກເຮົາກໍຫວັງຢ່າງໜ້ອຍວ່າ ຖ້າຫາກວ່າມັນບໍ່ເປັ ນທາງລົບຄືກັນກັບຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ ສິ່ງຕ່າງໆກໍຈະເລີ່ມດີຂຶ້ນ ແຕ່ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ມັນເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ນັບແຕ່ປີ 2020 ທີ່ໄດ້ມີການສົນທະນາທາງທູດໃດໆ ລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ເນື້ອເລື່ອງໂ ດຍ Rachel Harrison Place ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື